سخت ڪم، جبل جي گهاٽي، ڏکي چڙهائي، ماڻهو جاتي نه وڃي سگهي، اهڙا سخت ڪم. پوء تون ڪنهن سخت ڪم ۾ ڇو نه لڳي وئين؟ توکي تمام اسان وڏيون دولتون نعمتون عطا ڪيون. اسلام جي برخلاف تو پئسو خرچ ڪيو، پنهنجون اکيون خرچ ڪيون، زبان خرچ ڪئي، چپ خرچ ڪيا. تو موضوع گفتگو جو اهو رکيو، رب فرمائي ته چڱو، تو اها خدمت ڪئي،

سغب چئبو آهي بک کي. ڏڪر جي ڏينهن ۾ اٿي ماڻهن کي بکين کي کاڌو کارائڻ ڪا تو اهڙي خبر لڌي. يتيما ذا مقربة ڪنهن يتيم مسڪين قرابت واري کي ان جي خدمت ڪرڻ ثواب آهي تو ڪو انهي کي ڏٺو؟ او مسڪينا ذا متربة يا ڪو مسڪين جيڪو خاڪ آلود هيو بڀوت مسڪين سفر جي ڪري ان جي حالت تمام زار ٿي وئي هئي انهن جي تو خدمت ڪئي آشنا هجي يا نا آشنا هجي واقف هجي يا نا واقف هجي. اهي اٿو لڪ جيڪي توهان کي لنگهڻا آهن، هي ته انسانيت جي خدمت آ، توهان قرآن جي مقابلي ۾ آيو، نبي جي مقابلي ۾ آيو، هدايت سان توهان ٽڪر کاڌو، توهان ماڻهن کي ايذايو، پر لڪ ته نه هو اهو لنگهڻو، توکي ته ڪم هي ڪرڻا هيا، ثم ڪان من الذين ان کان بعد تون مؤمنن ۾ ٿي پوين هان، وتواصوا بالصبر ۽ صبر جي تون وصيت ڪرين هان، هڪ ٻئي کي چئبو آ ته بابا هي نيڪي جو ڪم اٿو ڪجو.

جنهن جي باهه ۾ سڙن ٿا، دوزخ ۾ وڌا ويندا، نڪرڻ جا دروازا بند ٿي ويندا، مؤصدة باهه جو مطلب اهو آهي نڪرڻ جا دروازا بند ٿي ويندا اهي ختم ٿي ويندا ان ۾ باهه محيط هوندي ان جي مٿان مغلق هوندي بند ڪري ان کان پوء الله تعاليٰ

اڀري، والشمس چئبو آهي جيئن سج سان معنيٰ سج اڀري. مدينه منور مڪي مڪرم ۾ سج اڀري ٿو. ضحيٰ جي ٿئي ٿي ته اها ضحيٰ ڪاٿي ٿي ٿئي جڏهن سج اڀري ٿو؟ دير سان ٿو اتي سج اڀري. ضحيٰ چئبو آهي چاشت جي نماز کي. اشراق کان پوء چاشت جي نماز اهو وقت نيرن جي مهل چئبي آهي. اسان جي هن ملڪ ۾. سج جڏهن اڀري ٻه ڪلاڪ مٿي ٿو چڙهي ته پوء عرب ۾ اڀري ٿو. الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته مون کي قسم آهي سج جي اڀرڻ جو ۽ انهي وقت جڏهن جنهن ملڪ تي چاشت ڪري ٿو انهي جو قسم آهي. انهن ٻنهي حدن جو پاڻ ۾ ڪو تعلق آهي. ڪو ذاتي رابطو آهي. تڏهن رب تبارڪ وتعاليٰ اهو قسم ٿو کڻي. الله تعاليٰ ٿو ڄاڻي پنهنجي مراد کي. والقمر اذا تلاها ۽ چنڊ جڏهن ان جي ڪڍ لڳي، چنڊ به جڏهن ان جي ڪڍ لڳندو آهي، سج جي ڪڍ لڳندو آهي ته پوء اهو هلندي هلندي اهو وڏو ٿي ويندو آهي، ڪمال ۽ ترقي حاصل ڪندو آهي. هيڏي سج اڀري ٿو، اتي منجهند ٿي ٿئي. چنڊ پويون ٿو لڳي ته وڏو ٿو ٿئي. معنيٰ اهي ملڪ. تنهنجي هن ملڪ جي پٺيون لڳل آهن، تو وٽ سج ٿو اڀري، اهي تنهنجي دين جي تابعدار هوندا، ايسيتائين انهن ۾ جو اهو ملڪ جاتي هاڻي منجهند آ، اهي ملڪ به انهي جا تابعدار، عرب ۽ هي جيڪو اسان جو ملڪ آهي، اهو سارو انهي لحاظ ۾ هڪڙو ٿو ٿئي ۽ جيئن چنڊ سج جي پويون هوندو آهي ته ترقي ڪندو آهي، اهڙي طرح هي ملڪ به جڏهن عرب جي پروگرام جي پويون هوندا ته ترقي ڪندا، اها معنيٰ آهي انهي جي. الله ٿو ڄاڻي پنهنجي مراد کي.

شاهد آهن هن ڳالهه جا قد افلح من زڪاها ته جيڪو وڃي پنهنجي نفس کي پاڪ ڪندو اهو ڪامياب ٿي ويندو الله تبارڪ وتعاليٰ اجمالي طور عقل سليم کي سڌو ڪيو آهي فطرت صحيحه کي رب تعاليٰ انسان جي اندر ۾ رکيو آهي اهو ٿيو پهريون ڪم سائين پوء ڪم آهي انبيا رسول جي زباني خوب تعليم جيڪا رب تعاليٰ ڏني آهي هاڻي جيڪڏهن اهي نفس پنهنجي اهي نفس پاڻ کي تزڪيو ڏيندا ۽ پاڪائي ڏيندا. هيڏي انبياء ڪرام جي تعليم به ملي وئي، فطري تربيت به آهي ته اهو ائين آهي جي نور علي نور. اڳي الله تعاليٰ فطرت سليمه ڏني آهي انسان کي جو لو لم تمسسه النار جيڪڏهن انهيء تيل کي جيڪڏهن باهه نه لڳي ته به تيل پيو چمڪي پر جي چڻگ لڳي وڃيس ته پوء ته نور علي نور. الله فرمائي ٿو اسان انسانيت جي فطرت ايڏي بهتر ٺاهي آهي جو نبي جيڪڏهن نه موڪليون ها ته به اهي انسان ڳولي منهنجي تلاش ڪري منهنجي رضا حاصل ڪن ها لولا الانبياء لوجبت المعرفت علي العقلاء حضرت امام صاحب ابو حنيفه رحمة الله عليه فرمائي ٿو جيڪڏهن انبياء نه هجن ها ته به عقلمندن تي خدا جي معرفت واجب هئي پوء اهي ٻين کي سيکاريندا ها حالانڪه نبوت ڪانهي اها فطرت آهي پر هاڻي جيڪڏهن وري انهن کي دين اچي ويو ته پوء سمجهو ٿا ته ڪيڏي وڏي ڳالهه آهي. معنيٰ فطرت اچي، تنهن کي وري نورانيت قرآن جي ۽ تابعداري اڳواڻي رسول جي ملي، ان کان پوء هڪڙو شخص جو اڃا ڀٽڪي ته قد خاب من دساها، پوء ته تباهه ٿي ويو. نامراد آهي اهو شخص جو ان کي خاڪ ۾ ملائي نفس کي. رب تعاليٰ فرمائي ٿو، اها قوم توهان کي ٻڌايان، جنهن پنهنجي فطرت کي ساڙيو. نبي جي تربيت کي وڃايو ۽ ان جي معجزات ۽ ڪمالات کي پٺي ڏني، اهڙي هڪڙي تباهه ٿيل قوم جو توهان کي مان مثال ٿو ڏيان. ڪذبت ثمود بطغواها مڪي مڪرم جا مشرڪو! توهان ان ڳالهه کي سمجهو، ثمود جي قوم پنهنجي طغوا ۽ طغيان جي ڪري، سرڪشي جي ڪري هنن ڪوڙو ڪيو پنهنجي پروگرام کي، نبيء جي کي. اذ انبعث اشقاها جڏهن هنن پنهنجو هڪڙو بدبخت اٿاريو.

۽ نفعو هنن جو ڪهڙو هو ان ۾؟ ڪيڏو وڏو نفعو آهي؟ وري نقصان ڪهڙو پيو ٿئي ته جنهن ڏينهن هيء ڏاچي شهر ۾ ايندي هئي ته مال پوء نه بيهي سگهندو هو، ڊڄندو هو مال، ڀڄي ويندو هو جهنگن ۾، تنهن ڪري اڳي ئي ماڻهو جهنگ تي پهچائي ڇڏيندا هئا مال کي ۽ اهڙي طرح پاڻي جي چشمن تي به پاڻي به پيارن، گاهه به کارائن ڏاچي شهر ۾ وري ٻئي ڏينهن تي ڏاچي جهنگ ۾ مال شهر ۾ ڪا خاص تڪليف ته ڪانهي، پاڻ هڪڙي ڏينهن جو ڪم به لهي پيو. ظاهر ڳالهه آهي ته هڪڙي ڏينهن جو ڪم به لهي پيو، مال گهر ۾ بيٺو آهي بس کارائي ڍؤ ڪرائي ڇڏيو، هڪ ڏبي به مال کائي، مال کي گهڻي کارائڻ جو مقصد کير هوندو آهي نه، سو کير ته هيڏو وڏو هنن کي ملي پيو، اهو مقصد به پورو، خفو به گهٽ، معجزو، برڪت، پر ٿورڙو هڪڙو خيال يار اسان جي مال کي به تڪليف پهتي آهي، ڏوڪاهو ٿو اچي، مال کي پراڻ ٿو ٿئي، الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته نفس جي ٿورڙي رعايت لاء ماڻهو دين پنهنجي کي تباهه ڪري ڇڏيندو.

رسول الله ان کي فرمايو فقال لهم رسول الله الله جي رسول چيو ناقة الله خبردار الله جي ڏاچي اٿو سقياها ان جي پيئڻ جو وارو آهي آڏو نه اچ فڪذبوه پوء هن کي انڪار ڪيو عقروها پوء هن کي زخم ڪري وڌو پير هن جا ڪپيو اٺ جو پير ڪپجي ويو ڇٽو دمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوا پوء اٿلائي وڌو الله تعاليٰ انهن جي پروردگار رب هن جي مٿان اٿلائي وڌو وڏو عذاب زبردست عذاب هن جي مٿان اچي ويو اهلڪهم الله بصاعقة مٿان اچي ڪري سائين وڄ دمرت بيوتهم گهرن کي ساڙي تباهه بذنبهم بتڪذيبهم رسولهم وڃي رسول کي ڪوڙو ڪيو هن جي ڏاچي کي زخمي ڪيو فسوا پوء الله تعالي هلاڪت اهڙي آندي جو برابر سڀ ٿي ويا هڪڙو به گسائي وڃي نڪري وڃي

هي سورة والليل نازل ٿي مڪي مڪرمه ۾، هن ۾ هڪ فڪري انتظام جو بيان آهي. جهڙي طرح دنيا ۾ رات ۽ ڏينهن هڪ ٻئي جي سامهون آهن اهڙي طرح الله تعاليٰ ٻيون ڪيتريون شيون متضاد پيدا ڪيون نر ۽ مادي ڏينهن ۽ رات اعمال ۾ به اهڙي طرح مختلف ۽ متضاد عمل، مختلف قسم جون ڪوششون رب تبارڪ وتعاليٰ دنيا جي جهان ۾ جاري ڪري ڇڏيون آهن. الله تعاليٰ انهي متضاد مخلوقات کي پنهنجي قدرت جو شاهد بڻائي فرمايو ته رات جنهن وقت ۾ ڇانئجي وڃي اوندهه ڪري ۽ ڏينهن روشني ڪري پڌرو ٿي پوي مخلوق جا قسم نر ۽ ماد دنيا جي اندر ظاهر ٿين اها ڳالهه

ٻيو هڪڙو قسم آهي جيڪو اهو انسان ذات سان شوخ شوم ٿي هلندو ۽ انهن جي لاء دل ۾ دشمني رکندو رب جي عبادت ڇڏي ڏيندو گندين صفتن سان موصوف ٿيندو خراب ڪم ڪندو پوء اهو پڇاڙيء وڃي پنهنجو نتيجو لهندو، دنيا جي جهان ۾ ڪنهن مصيبت ۾ آخرت ۾ جهنم ۾ وڃي پوندو ۽ پهريون شخص دنيا جي جهان ۾ سٺن ڪمن جي ڪري ڀلو ليکيو ويندو ۽ آخرت ۾ وڃي جنت ۾ پوندو قرآن پاڪ جي اندر جيڪو مضمون اچي ٿو انسان ذات جي ڪردار کي ٻن پاسن ۾ تقسيم ٿو ڪري هڪڙا اهي شخص جيڪي الله جي قرآن کي کڻي اڳتي وڌن
پاڻ به ان تي عمل ڪن دنيا کي به عمل جي دعوت ڏين اها احسان واري جماعت آهي اعمال صالحه ڪن، اها تقويٰ واري جماعت آهي ۽ الله تعاليٰ جون بخششون ۽ مغفرتون معافيون آهن انهن کي. انسان پنهنجي ڪردار ۾ لازمي طرح سان غلط ڪار آهي. اهي الله تعاليٰ هنن جون غلطيون نيڪي جي صدقي ۾ معاف ٿو ڪري. اهڙا جيڪي انسان آهن، اهي آهن رب جا مقبول تر ٻانها. هن والليل سورت ۾ تقريباً انسان ذات جو پورو برنامج جو ۽ دستور ٻڌايو ٿو وڃي. هن کان بعد جيڪا سورت ايندي پڇاڙيء تائين يڪي بعد ديگري قرآن پاڪ جون جيڪي سورتون آهن، انهن ۾ انسان جي هڪ هڪ وصف جو بيان ٿو اچي ته اها چڱي آهي يا بري وصف ان کي تفصيل طور ٻڌايو ٿو وڃي گويا والليل اذا يغشيٰ جو باقي تفصيل آهي اجمال جو تفصيل ۽ والليل ۾ اهو پوري قرآن جو خاڪو بيان ٿو ٿئي ٻڌايو ٿو وڃي ته الله تبارڪ وتعاليٰ توهان جي لاء دنيا جي جهان ۾ هي دستور بڻايو آهي ۽ توهان کي هن طرح هلڻ جي هدايت ڪئي آهي. يغشيٰ بمعنيٰ يخفيٰ، تجليٰ بمعنيٰ ظهر، وما خلق مصدري معنيٰ ٿي وئي، پيدا ڪرڻ جي معنيٰ ۾ آهي، ما مصدري ٿي وئي. سعيڪم شتٰي عملڪم مختلف توهان جو عمل مختلف آهي الله تعالٰي ٿو فرمائي حسنيٰ جي معنيٰ آهي ڀلي ڳالهه چڱي ڳالهه جنهن کي ماڻهو چڱو سمجهي الله فرمائي ٿو ته انهن جي لاء اسان ڪاميابي جي طرف رستو آسان ڪري ڏينداسين جيڪو دنيا جي جهان ۾ سچ کي سچ سمجهي، ڪوڙ کي ڪوڙ سمجهي، سچ سان تعلق رکي، ڪوڙ جي جان ڇڏي، پوء انهي کي اسان آسان ڪري ڏينداسون جنت جو رستو. يسريٰ آهي، جاتي ڪا به سختي نه هجي، ڪا به تڪليف نه هجي، اها آهي جنت، بهشت.

اهي ڳالهيون سڀ هن ڳالهه جي خبر ٿيون ڏين ته الله تبارڪ وتعاليٰ انهن کي جدا جدا نتيجي ۽ جدا جدا ڦل جي لاء پيدا ڪيو آهي ان سعيڪم لشتيٰ ته توهان جون محنتون متفرق آهن شاهدي انهيء شيء تي ڏني وئي ڇاڪاڻ ته انهن متفرق قسم جي شين، جدا جدا شين جو الله تعاليٰ بيان فرمايو ۽ انهن کي شاهد ڪيو ان ڳالهه تي ته توهان جون محنتون متفرق ۽ مختلف آهن جهڙي طرح شواهد متفرق آهن جدا جدا آهن فاما من اعطيٰ واتقيٰ جنهن شخص ڏنو ۽ ڊنو

الله فرمائي ٿو ته آخرت جو رستو ان جي لاء آسان ڪيوسين. پر جيڪو شخص اسلام جي پرواهه نه ڪري، الله جي واعدن کي پورو نه سمجهي، ان جي دل روز بروز تنگ ڪندا وينداسون، ان جي دل روز بروز پٿر ٿيندي ويندي. بي فرماني جي طرف زور ڏيندو، نيڪي جي توفيق ان کان سلب ٿيندي، آهستي آهستي آخر عذاب الاهي ۾ هلي گرفتار ٿيندو. الله جي اها عادت آهي، چڱن کي چڱائي ڏيندو آهي، برن کي سزا. تنهنڪري انسان انهي ڳالهه کي سمجهي، پنهنجي صحت ۽ پنهنجي توفيق ۽ پنهنجي عافيت جي مٿان غرور نه ڪري. اها رب تبارڪ و تعاليٰ جي عام نعمت آهي، ڪافر هجي يا مسلمان سڀني کي برابر ملي ٿي. انهي جي معنيٰ اها ناهي ته ڪو الله تعاليٰ جو انهي ۾ ڪو پيار به آهي. مخلوق آهي، رب تعاليٰ ان کي پيدا ڪري، ان کي پنهنجي خالقيت جو حق ادا ڪيو ان مخلوق کي پاليو آهي پالجڻ کان پوء اهو پنهنجي رب جو فرمانبردار بڻجي يا نه بڻجي اها ان جي نيت اڳتي هلي ان جو هن کي بدلو ملندو نيڪي جا ڪم ڪيا هوندا ڀلائي جو بدلو ڀلو آهي برائي ڪئي هوندي ته برائي جو بدلو برو آهي اهو فيصلو ٿيندو هلي آخرت ۾

جنت جون نعمتون ڦٽي ڪري ڇڏيائين، تنهنڪري اهي ملنديون هيون تقويٰ سان، تقويٰ به نه ڪيائين، خدا جو خوف به نه ڪيائين. باقي جنهن شخص بخل ڪيو، بي پرواهي ڪئي، ڀلين ڳالهين کي ڪوڙو ڪيائين، اسان ان کي سولو ڪري ڏينداسون دڳ جهنم جو، سختيء جو دڳ، اوڏانهن هليو ويندو. وما يغني عنه ماله اذا ترديٰ، ڪم نه ايندو ان کي سندس مال، جڏهن ليٽيو.

نبي موڪلي قرآن ٻڌائي يا سمجهائيندڙ قرآن سمجهائين ڀلائي برائي کي پاڻ سوچي الله کولي خوب ٻڌائي انهي ۾ ڪا مخفي ڳالهه ڪانهي ڪا باقي اڳتي هي پنهنجي دڳ کي پاڻ سوچي انهي رستي سان هلي رب تعاليٰ مروڙي ڪنهن کي سڌو ائين ڪونه ڪيو آهي اختيار ڏنو اٿس انسان ۽ حيوان ۾ اهو فرق آهي. حيوانن کي رسي ۾ ٻڌي سڌو ڪبو. ماڻهوء کي الله جو خوف ڏياربو. هن کي عقل آهي، حيوان کي عقل ڪونهي. تنهن ڪري هو عقل کان ڪم وٺي رب جو رستو اختيار ڪري. اهو الله تعاليٰ عقل ڏئي تميز ڏني آهي هن کي خير جي ۽ شر جي، گمراهي ۽ هدايت جي. اها الله جي خاص عنايت آهي. انسان پنهنجي عقل جو قدر ڪري. اها نعمت آهي. حيوانن کان انهيء عقل سان هن کي جدا ڪيائين. قدر اهو آهي ته الله جي فرمانبرداري ڪري. فانذرتڪم نارا تلظيٰ مان توهان کي ڊيڄاريان ٿو اهڙي باهه کان جيڪا ڀڙڪندي آهي. لا يصلاها الا الاشقيٰ نه پوندو انهي ۾ مگر بدبخت. باهه ۾ جهنم ۾ بدبخت پوندو چڱي بخت واري جي ته اها ڳالهه ئي ڪانه جو پوي الذي ڪذب وتوليٰ جنهن حق کي ڪوڙو ڪيو ۽ منهن ڦيري ويو پٺي ڏي ويو وسيجنبها الاتقيٰ ۽ بچايو ويندو انهي کان پرهيزگار الذي يؤتي جيڪو ڏيندو آهي ماله پنهنجي مال کي يتزڪيٰ

الله تعاليٰ تي ڪو احسان ڪونهي، رب تعاليٰ احسان ڪندڙ آهي، ڪنهن جو رب وٽ احسان ڪونهي جو ان کي بدلو ٿو ڏنو وڃي، مگر هر هڪ شخص کي پنهنجي رب جي رضا طلب ڪرڻي آهي، جيڪو الله تعاليٰ سڀ ڪنهن کان بلند ۽ بالا تر آهي. ڪيف خلقت، نه ٿا ڏسو آسمان ڏانهن، اٺن ڏانهن ڏسو، ڪهڙي طرح پيدا ڪيل آهن. هيئت عجيب، خاصيت عجيب، ٻين جانورن جي بنسبت هن جو جيڪو آهي معاملو سو سارو ٻيء طرح. خشڪيء جي ڪشتي، کائڻ پيئڻ ۾ سادو، خدمت ۾ تمام خفيف، بدن ۾ تمام جسيم. وزن کڻي ته ڪيترو ئي کڻي، ننڍڙو ٻار گهليو هليو وڃي ته ان جي پويان انڪار نه ڪري. الله فرمائي ٿو ته مؤمن کي تابعداري اهڙي هجڻ کپي. ڪهڙي به قوت جو ماڻهو هجي، تڏهن به الله جي آڏو ائين جيئن ناڪيلي پيل هجي ڪنهن کي نڪ ۾ اٺ کي جيئن ننڍڙو ٻار ڇڪي وڃي. والي السماء ڪيف رفعت، آسمان ڏسو ڪيئن بلند آهي، ڪيترو مٿي هن کي چاڙهيو ويو آهي. انتها درجي، نه ستون، نه ڪو ٿنڀ، نه ڇا. بلندي مومن جي ذهن جي ايڏي هجي، جيئن آسمان بلند ٿا ڏسو، ساري ڪائنات تي ڇانيل آسمان ٿا ڏسو، تيئن ذهن جي بلندي مومن جي پوري ڪائنات تي ڇانيل هجڻ گهرجي. والي الجبال ڪيف نصبت، جبلن ڏي ڏسو پهاڙ ڪيئن کتل آهن، جو اتان هنن کي ذرو به ڪنهن جنبش ڏئي نه سگهي ها. مؤمن پنهنجي استقا، استقلال، ۾ جبلن وانگر مضبوط هجي جو ذرا به جنبش نه کائي. والي الارض ڪيف سطحت ۽ زمين ڏي ڏسو ڪهڙي طرح زمين وڇايل آهي. ساري ملڪ ۾ پکڙي پئي آ، ماڻهو پيا لتاڙنس، اتي پئي انهن کي نفع ڏي، ڪاٿئين کڏون کوٽين، ڪاٿئين هن کي تڪليف ڏين. زمين اهڙي حال ۾ وڇائي پئي آهي ڪنهن سان هن جو مؤمن به ائين نياز مند هجڻ کپي. رب تبارڪ وتعاليٰ ٻڌايو، ڪيتري قدر ڏسو زمين منجهان نفع ملن ٿا، مؤمن هيّن ليّن فرمايو حديث شريف ۾ رسول الله صلّي الله عليه وسلّم سواريء ۾ اٺ، آسمان جي هيٺان، اردگرد پهاڙ، زمين تي زندگي، رب تعاليٰ فرمائي ٿو ته اهو سارو ڪو قدرت جو ڪرشمو، جنّت به توهان کي اهڙو هڪڙو ملڪ نظر ايندو. فذڪر، پوء تون نصيحت ڏي، اهڙي جماعت پيدا ٿئي، انما انت مذڪر، تون آهين رڳو نصيحت ڏيندڙ، لست عليهم بمصيطر، تون نه آهين انهن جو داروغو، باوجود قيام دلائل جي ۽ واضح نشانات جي اهي غور نه ٿا ڪن، نه ڪو زياده فڪر ۾ ٿا پون.

۽ ڪنهن کي پاڻي ۾ ٻوڙيو وڃي، ڪنهن کي سڪي زمين ۾ گهنوايو وڃي، انهيء طرح جو عذاب نه ٿيندو. هاڻي مؤمن جا هٿ ڪافر جي متعلق عذاب آهي. الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته باقي جيڪي شخص جو منهن منهن ٿا ڦيرين، ڪفر ٿا ڪن، پوء الله ان کي عذاب ڪندو. ڪهڙي صورت سان عذاب ڪندو، اهو الله تعاليٰ هتي نٿو ٻڌائي. پوء وري جيڪا مديني ۾ سورت نازل ٿي آهي، انهيء ۾ ٿو ٻڌائي ته الله توهان جي هٿن سان انهن کي عذاب ڪندو. ان الينا ايابهم، بيشڪ اسان جي طرف آهي توهان جو موٽي اچڻ، ثم ان علينا حسابهم، پوء حساب وغيره به توهان جو اسان جي مٿان آهي، جو حساب توهان کان ورتو ويندو. اياب، رجوع ڪرڻ، حساب ته آهي حساب. هن کان بعد الله تبارڪ و تعاليٰ سورت فجر ۾ بيان ٿو فرمائي انسان تي احسان جو انسان تي پڪڙ جو ۽ پوء انسان جي هڪڙي پياري زندگي موت جي ان جو بيان ٿو فرمائي ۽ جيڪڏهن ڪا غلطي ڪئي ته پوء ان جي لاء شدت ٻڌائي ٿي وڃي پئي ان سڄي واقعات تي شاهد الله تعاليٰ صبح کي ٿو بڻائي فرمائي ٿو قسم آهي فجر جو

ته اهي انسان جي زندگيء جي مٿان خاص موقعن جي غمازي ڪن ٿيون ۽ نشاني ڏين ٿيون. عيد قرباني جي فجر، اهو حج ٿيندو آهي وڏو، الله تعاليٰ انهيء رات جي اجتماع کي بيان ٿو فرمائي ۽ ڏينهن کي. ڏسو اتي ڪيترا ماڻهو اچي ٿا وڃن. ڄڻ هڪڙو اجتماع رستخيزي اجتماع آهي، قيامت جو اجتماع. دنيا جي جهان ۾ ڪنهن مقصد لاء ماڻهو اچن ٿا. الله تعاليٰ آخرت جي جهان ۾ ماڻهن کي حساب جي مقصد سان اٿاريندو. جيئن هتي ماڻهو ثواب جي مقصد سان آيا آهن تيئن حساب جي مقصد سان اجتماع ٿيندو. والفجر، شاهدي فجر جي، عرفات جي فجر جي، وليال عشر،

ٽين، ٻي ڇڏي پوء ٽين، وري پنجين، وري ستين، وري اڻٽيهين، اهي ٿي پيون اڪيون، وري ٻڌي، ٻي، چوٿين، ڇهين، اٺين، ڏهين. اهڙي طرح. مطلب هي آهي ته جيڪڏهن توهان پٺيان ڳڻيندؤ ته پوء. جيڪڏهن تاريخ هوندي ٽيهين ته ٻڌيون سڀ اچي وينديون هڪ نه ٻئي ڏينهن تي ۽ جيڪڏهن توهان اڳيان ڳڻيندؤ ته پوء ايڪيون اچي وينديون هڪ ٽي پنج ست نو ليلت ليلت القدر جي تلاش لاء الله تعاليٰ فرمائي ٿو ايڪي ۽ ٻڌي جي تلاش ڪريو اهو مطلب آهي جيڪا خير من الف شهر ايڪاسي سال تائين قرآن پاڪ جو پروگرام هلندو. اها رات ڀلي آ جنهن رات ۾ فيصلو ٿيو هو ته قرآن دنيا تي موڪلجي. هڪڙو وقت هوندو آ عمل جو ٻيو وقت هوندو آ تجويز جو. تجويز جي صدقي ۾ عمل ٿيندو آ تنهنڪري انهيء تجويز واري رات کي شرف آ. والليل اذا يسر اها رات جڏهن سير ڪري ٿي معنيٰ رات گذري وڃي ٿي. صبح ٿئي ٿو، اهو به اوقات متبرڪه. حديث پاڪ ۾ اچي ٿو، رب تعاليٰ عرش تجلي پنهنجي هن آسمان دنيا تي لاهي اعلان ڪرائيندو آهي ته هل من مستغفر استغفره ڪي آهي ڪو جو مان ان کي معاف ڪريان؟ آهي ڪو مقروض ته مان ان کي قرض لاهيان؟ آهي ڪو مريض ته مان ان کي شفا ڏيان؟ اهي اعلان ٿا اچن ويل رات ۾ ايترا اعلان ٿا اچن پيا تنهنڪري اهو رات جو وڃڻ به وڏو برڪت وارو آهي الله تعاليٰ رات جي وڃڻ واري وقت اڪيء ۽ ٻڌيء واري وقت ڏهه راتيون محرم جون يا ذوالحج جون اهي يا فجر عرفات جي انهن سڀني جو قسم ٿو کڻي ۽ شاهد ٿو پيش ڪري هل في ذالڪ قسم لذي حجر الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته انهي ۾ عقلمندن جي لاء تمام وڏو قسم آهي. معمولي ڳالهه ڪانهي. سمجهي سگهن ٿا ته تمام وڏي ۾ وڏو قسم آهي. الله تعاليٰ انهن سڀني شين جو قسم کنيو آهي انقلاب توهان وٽ ايندو. وڏي ۾ وڏو انقلاب ايندو. عقلمند ٿيو، هوش ڪريو. غلطيء کان پاڻ کي پاسيرو ڪيو، جڏهن ته ايڏو وڏو هڪڙو مهم ۽ موقعو اچڻ وارو آهي جو پوء انهي سان مقابلو ڪرڻ توهان جو مشڪل ٿي ويندو ۽ پوء هلاڪت توهين اچي ويندو، تنهن ڪري توهان کي ڳالهه اها سمجهائجي ٿي. حضرت جابر کان روايت آهي، عمران بن حصين کان روايت آهي، انهن توجيهن جي متعلق ته هن آيات جي معنيٰ ان ۾ اهي توجيهون انهيء قسم جون ڪيون ويون آهن والليل اذا يسر رات جڏهن سير ڪري هلي پوندي آهي الله تبارڪ وتعاليٰ ان رات کي به شرف ڏنو آهي ڇو ته هر رات هر شب شب قدر است اگر قدر بداني هڪڙي شخص چيو آهي ته هر شب رات شب قدر آهي جيڪڏهن تون ان جو قدر سڃاڻين ته ايتري قدر انهن ۾ وڏي ڳالهه آهي وڏي عزت رکيل آهي عقلمند ماڻهو ان ڳالهه کي سمجهن ٿا اهي وڏو هڪڙو انقلاب جا داعي هن اهي راتيون اهي ڏينهن تنهنڪري توهان پنهنجي رب تبارڪ وتعالي جي حڪم احڪام تي هلو ڪفر کي ڇڏيو شرڪ کي ڦٽو ڪيو بعضن صبح جي معنيٰ ڪئي آهي، فجر معنيٰ صبح. هر ڏينهن جو پنهنجو پنهنجو جيڪو به صبح آهي، رات کي ختم ڪري صبح نڪري ٿو پئي. ماڻهوءَ جا ڪاروبار وغيره ٻيو هلن ٿا. عطيه ٿو چئي ته اها نماز فجر جي آهي. قتاده ٿو چئي ته باک ڦٽي صبح جو وقت آهي پر محرم جو، ڇو ته سال اتان ٿو شروع ٿئي. ضحاڪ چئي ٿو ته ذوالحج جو پهريون ڏينهن آهي. ان وقت کان وٺي عبادت حج جي پوء شروع ٿي ٿئي. اهڙي طرح ۽ شفع وتر جي معنيٰ آهي، معنيٰ جيڪي اضداد دنيا ۾ پيدا ٿيا آهن. اضداد حياتي آهي، ان جو ضد موت. عزت آهي، ان جو ضد ذلت. قوت، ان جو ضد ضعف. علم، ان جو ضد جهل. بصر ان جو ضد آهي، انڌائپ عمي عمي، بڪم گونگو هجڻ ان جو ضد آهي، گفتگو، ڪلام ان جو ضد آهي، ڳالهائڻ ۽ نه ڳالهائڻ، اهي رب تعاليٰ ٻڌايا ته اهي اضداد سڀ هن ڳالهه جا شاهد آهن ته ايڏي ڪنهن مقصد جي لاء اهي سڀ شيون ٿيل آهن، تنهن ڪري توهان کي ياد رکڻ کپي ته الله تعاليٰ قيامت کي قائم ڪندو، ايڏو وڏو قسم کڻي توهان کي ٻڌايون ٿا، هل في ذلک قسم لذي حجر. ڇا انهن شين ۾ آهي؟ بيشڪ انهن شين ۾ آهي قسم عقلمندن جي لاء. ايڏيون وڏيون ڳالهيون آهن جو عقلمندن جي لاء انهن ۾ اسان توهان کي قسم کڻي ٿا ٻڌايون ته توهان جي هڪڙي اهڙي حالت پيدا ٿيندي، جنهن حالت کي توهان اڄ کان وٺي قرآن پاڪ ۽ نبي جي تابعداري ۽ اسلام جي ذريعي سڌاري سگهو ٿا ٻي ڪا صورت ڪانهي. هاڻي رب تعاليٰ انهن قومن جو بيان ٿو فرمائي جن حالت درست نه ڪئي ۽ حالت بگڙي وئي تنهنڪري توهان ائين نه ڪجو نبيءَ جي خلاف انهن حرڪت ڪئي تنهنڪري الله تعاليٰ انهن کي سزا ڏني الم تر ڪيف فعل ربک بعاد ڇا تو نه ڏٺو ڪيئن ڪيو عاد جي قوم سان؟

وڏا وڏا ٿنڀا ۽ ستون ٺاهي ان تي جايون بڻائيندا هيا التي لم يخلق مثلها في البلاد اهڙا جن جهڙو مثل بلاد ۾ ملڪن ۾ پيدا نه ٿيو آهي لم يخلق مثلها في البلاد نه پيدا ڪيو ويو انهن جو مثال بلاد ۾ معنيٰ علاقن ۽ شهرن ۾ ان جو مثال پيدا نه ٿيو اهڙو بهترين قسم جو هڪڙو شهر هيو بي فرماني جي ڪري اهي به ختم ٿي ويا ثمود الذين جابوا الصخر بالواد ثمود جي قوم جن تراشيو هو پٿر کي وادين ۾ ملڪن ۾ اتي وادي وادي القريٰ جو نالو آهي اتي هنن پنهنجون جايون بڻايون ۽ فرعون ذي الاوتاد فرعون جيڪو ميخن وارو مشهور آهي ماڻهو کي اونڌو سمهاري هٿ پير ڇڪرائي پري ڪلا لوهه جا هڻي پوء ان کي مار ڪڍرائيندو هو

انهن ماڻهن کي به ايڏي تباهي پهتي، ان جي قوت، دولت، تجارت يا ڪنهن مذهبي تقدس انهن کي نه بچايو، جڏهن جو پنهنجي نبيء جي مخالفت ڪيائون. مذهبي تقدس ان کي چئبو آهي جو پنهنجي وقت جي نبيء جي ماڻهو تابعداري ڪري. اهو هيو انهن جو مذهبي تقدس. نه رهيو. هتي هنن کي چيو ٿو وڃي ته توهان به جيتري قدر ڪعبة الله جا طواف ڪندڙ آهيو، ابراهيم عليه السلام جا دعويدار آهيو،

هن اجتماعيت ۾ جيڪا هنن مصيبت آندي، اها مصيبت وڌ ۾ وڌ هئي. فاڪثروا فيها الفساد پوء انهن ڳوٺن ۾ هنن فساد کي تمام گهڻو ڪيو ۽ انهيء فساد ۾ رهي ڪري هنن پنهنجو آرام ٿي سمجهيو.

انهن کي پنهنجي سزا جو نتيجو دنيا جي جهان ۾ ئي ملي ويو، آخرت جو مسئلو اڃا الڳ آهي. ان ربک لبالمرصاد، تنهنجو رب لڪ تي ويٺو آهي. اهڙو جو ماڻهو مري جڏهن دنهن، هن دنيا ڏي ويندو ته اتي هڪڙو گهاٽ آهي، هڪڙو لڪ آهي جنهن تي رب ويٺو آهي، معنيٰ اتي الله تعاليٰ جي قوت هن کي پاڻهي ملحوظ ٿيندي. اهو مطلب. هتي بيان واقعي جو هاڻي اڳتي. اما الانسان اذا ما ابتلاه ماڻهو جو حال ڏسو انسان جڏهن جو ما زائده ابتلاه ربه جڏهن رب هن کي امتحان وٺي فاڪرمه پوء هن کي عزت ڪري ونعمه نعمت ڏئي فيقول ربي اڪرمن ۽ چوي ته منهنجي رب مون کي عزت ڪئي آهي دولت ملي وڃي دنيا ملي وڃي ملڪت خوشحالي حڪومت پوء چوندو ته رب منهنجي عزت ڪئي آهي منهنجو بخت ٿيو آهي ڏسو ته مان ڪيتري قدر هاڻي ڀلو ٿي ويو آهيان اهو هڪڙو انسان کي خيال اچي ويندو آهي ۽ دنيا جي ڪري ڦونڊ ۾ پئجي ويندو آهي ۽ هن ۾ هن ۾ عجب پيدا ٿيندو آهي عجب چئبو آهي انما اوتيته عليٰ علم عندي مون کي جيڪو علم هيو تنهن جي بنياد تي اهو ڪمال مليو آهي حالانڪ من فضل الله هيو پر هن الله جي پاسي ڏي منسوب نه ڪيو اهو آهي طغيان حقيقت ۾ اما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه اهو شخص جو جنهن کي الله تعالي ابتلاء ۾ آڻي پوء رزق هن جو ان تي تنگ ڪري فيقول پوء چئي ربي اهانن ته رب منهنجي بي عزتي ڪئي. ڪلا الله فرمائي ٿو ته اها ڳالهه ڪانهي، بي عزت عزت جو سوال نه آهي، اصل فرمانبرداري آهي ته عزت آهي.

تڏهن به ايتري قدر اجر آ، جو انهي مرد کي به ملندو، مائي کي به ملندو، جنهن وڃي ٻاهر ڏنو انهي کي به ملندو. اهو انهي لاء آهي صرف ته جيئن انسان کي همت ٿئي رب تعاليٰ جي رستي ۾ ۽ انهي عورت کي به همت ٿئي ته مرد جي گهر ۾ هن جو ايترو حق آهي جو بنا پڇڻ جي ڪجهه نه ڪجهه اهڙي خيرات ڏئي سگهي ٿي. الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته توهان اهڙا ماڻهو هيؤ،

تحبون المال حبا جما ته محبت حق مال سان محبت ڀرجي ڪلا اذا دڪت الارض خبردار جڏهن ٺوڪي ويندي زمين ٺوڪڻ جاء ربڪ تنهنجو رب به اچي ويندو والملڪ صفا صفا ملڪ فرشتا به قطار ٻڌي اچي اهي بيهي رهندا ته سڄو معاملو ائين ٿيندو وجيء يومئذ بجهنم پوء جهنم کي به آڻيندا ڇڪي

جيڪڏهن مان ڪجهه حياتي موڪلي ڇڏيان ها، سموري نه کپايان ها ته اڄ مان کي ڪم ۾ اچي ها. فيومئذ لا يعذب عذابه احد ان ڏينهن ڪو ماڻهو ڪنهن کي عذاب نه ڪري سگهندو. ڪو شخص ڪنهن تي عذاب هلائي اهو عذاب نه هلندو. عذاب، تڪليف وغيره اهي دنيا ۾ آهن پر آخرت جي ڏينهن هر هڪ کي ماڻهو کي پنهنجي نفسي لڳندي عذاب جو سوال ئي ڪونهي. جدن پڪي طرح ولا يوثق وثاقه احد نه ڪي ٻڌو ويندو ڪو هڪڙو ٻڌڻ الله جي ٻڌڻ جهڙو ٻڌڻ ڪنهن کي ٻڌڻ نه ايندو جو ماڻهن کي بند گرفتار ڪري رب تبارڪ وتعاليٰ عذاب ۾ ڌڪيلي ڇڏي اها رب جي پاور آهي يا ايتها النفس اي نفس مطمئنه قرار وارا ارجعي الي ربڪ تون پنهنجي رب ڏي موٽ رب کي غضبان ربڪ راضية مرضيه جيڪو الله تعاليٰ توکان راضي آهي ۽ خوش ٿيندڙ آهي فادخلي في عبادي پوء منهنجي تون ٻانهن ۾ ۾ داخل ٿي وادخلي جنتي ۽ منهنجي جنت ۾ تون هليو وڃ اهو رب تبارڪ وتعاليٰ هن کي فرمائيندو مطلب ته مجرمن ۽ ظالمن جو الله تعاليٰ حال ٻڌائي ان کان بعد مقابلي ۾ صالحين جو حال ٿو ٻڌائي ۽ انهن جو انجام ٿو ٻڌائي جن طاعت ڪئي رب تبارڪ وتعاليٰ جي درگاهه ۾ انهن هميشه دعا گهري ۽ محنت ڪئي الله تعاليٰ جهنم ۾ به جيڪڏهن ڪي اهڙي قسم جون ڳالهيون هجن ته انهن کان به الله تعاليٰ محفوظ رکي سگهي ٿو ۽ اهو انسان پنهنجي رب سان صحيح معنيٰ ۾ تعلق رکي. بعض روايت مان معلوم ٿئي ٿو ته مؤمن کي موت جي وقت به اها بشارت ملي ٿي موت جي وقت بشارت ملي ٿئي ته تون پنهنجي رب ڏي هل ارجعي اليٰ ربڪ الرحمان غير غضبان روايت ٿي اچي پنهنجي رب ڏي تون هل جيڪو غير غضبان آ تو تي ڪاوڙيل ڪونهي انهي جي وڃي تون ڳالهه پوري ڪر انهي کي وڃي تون سمجهه جيڪي الله تعاليٰ توکي چوي ٿو هاڻي انهي منجهان سڄي تنبيهه آهي ڪفار کي جيڪي ڪفار آهن انهن کي شدت سان تنبيهه ڪئي ٿي وڃي ته توهان پنهنجي رب تبارڪ تعاليٰ جا فرمانبردار رهو پوء هن شهر جي عزت کي الله تعاليٰ ٻڌائي ٿو ته جنهن شهر ۾ اسان توهان کي رکيو آهي، ڪيتري قدر عزت وارو ڪري، وقار وارو ڪري رکيو آهي. اهو آهي مڪو مڪرم. مرڪز هئا ٻه. حضرت ابراهيم عليه السلام جي نسل ۾ تعليم اعليٰ شروع ٿي وئي. اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشرڪين اها تعليم شروع ٿي وئي. اڳي هوندو هو مظاهر پرستي.

ننڍو ٻار ابراهيم عليه السلام ايڏي دعويٰ ٿو ڪري، چئبو ته هيء انسانيت اعليٰ تعليم جي لائق آ اڳتي. اهو هڪڙو اهو هڪڙو اهڃاڻ ٿي پيو انهي ڳالهه جو. پوء الله تعاليٰ هن کي ٻه مرڪز ڏنا. هڪڙي مرڪز ۾ هڪڙو نينگر رکيائين، اسحاق عليه السلام. ان جو نسل يا يوسف عليه السلام تائين موسيٰ عليه السلام ڏي ائين هليو ٿو اچي. او حضرت عيسيٰ عليه السلام تائين. ۽ سائين ٻيو آهي نسل هن جو حضرت اسماعيل عليه السلام. جنهن کي وري مرڪز مليو. ڪعبة الله شريف، هوڏي بيت المقدس، سليمان عليه السلام هيڪل ٺهرائي. پهرين هلڪي جاء هئي، پوء جنن جي ذريعي ٻئي ڪمن سان وڏي مضبوط پهاڙ پٿر ٽڪائي حضرت سليمان عليه السلام وڏو هيڪل جو ڪم ڪرايو ۽ هيڏي الله تعاليٰ ابراهيم عليه السلام کي فرمايو ته تون پاڻ ڪم ڪر ۽ تون ۽ تون اسماعيل هي ٻئي گڏجي ڪم ڪرو ان طهرا بيتي للطائفين والعاڪفين والرڪع السجود پوء انهن ٺاهيو هاڻي هي جيڪو مرڪز آهي اهو ڪعبت الله جي مرڪز جو بلد امين ۾ آهي هن شهر ۾ آهي مڪي ۾ آهي تنهن ڪري انسانيت جو مرڪز طور جبل تان کڄي هاڻي بيت الله شريف تي آهي هاڻي اتي تربيت ۽ تعليم ٿيندي تڏهن الله تعاليٰ مڪي وارن کي ٻڌائي ٿو ته هيڏو اسان مرڪز تعليم جو کڻي توهان جي گهر ۾ رکيو آهي اڃا توهان انهي سان ٽڪر ٿا کائو مقابلو ٿا ڪريو آخرت نٿا درست ڪريو دنيا جي اڳواڻي امامت نٿا قبول ڪريو هن بلد سورت جي اندر اهو پروگرام آهي لا اقسم بهذا البلد مان قسم ٿو کڻان هن شهر جو ۽ هن شهر جي عظمت جو مڪي مڪرم جو اهو وڏو شهر آهي هڪڙو معظم شهر وانت حل بهذا البلد حل مقيم تون هن شهر ۾ لهندڙ آهي مڪي جو رهاڪو آهي ۽ انهي جو به قسم آهي ووالد وما ولد ۽ قسم آهي ڄڻيندڙ جو ۽ ڄڻيل جو هڪڙو ڄڻيندڙ ٻيو ڄڻيل انهن جو به قسم مڪي مڪرم ۾ هر شخص کي لڙائي جي ممانعت مگر حضور انور صلي الله وسلم کي فتح مڪي جي ڏينهن ممانعت نه هئي انهي ڏينهن سو الله تعاليٰ حڪم لاٿو جنهن مجرمن کي پڪڙي ۽ رب تبارڪ وتعاليٰ جي دين کي قائم ڪري، جن هيترو وقت بي فرماني ۽ بغاوت ڪئي آهي. لقد خلقنا الانسان في ڪبد ڏسو انسان کي اسان ڪهڙين تڪليفن ۾ وڌو اهو آهي جواب قسم جو معنيٰ اهي سڀ شيون توهان کي ڏسڻ ۾ اچن ٿيون انسان کي اسان مصيبت ۽ محنت جي لاء پيدا ڪيو آهي ته الله جي دين کي بلند ڪرڻ ۾ ڪيڏو به رنج پهچي، حقيقت ۾ اها مشقت ۽ رنج نه آهي، پر اها وڏي ۾ وڏي عزت آهي، جيئن الله تعاليٰ فرمائي ٿو، ما انزلنا عليڪ القرآن لتشقيٰ، نبي اسان قرآن تو تي هن جي لاء نازل نه ڪيو آهي ته توکي شقاوت ۽ بدبختي ۽ مصيبت ۾ وجهون، نه، قرآن تنهنجي عزت ۽ عظمت جي لاء آهي، وچ ۾ جيڪي تڪليفون آيون، مقصد حاصل ٿيو، تڪليفون تڪليفون آهن، اهي اجر آهن، جنهن تڪليف جي پٺيان اجر ملي. اهو ماڻهو خود اجاريدار خوش ٿيندو آهي ته مون کي هن تڪليف جي ڪري ايترو مليو آهي. قيامت ۾ اچي ٿو ته الله تعاليٰ انهن شخصن کي درجا ڏيندو جن کي دنيا ۾ مصيبتون آيون پوء چوندا ڪاش جي اسان جي کل جا ٽڪرا ڪپجن ها جيڪر گوشت ڪٽي وڃن ها پر اڄ اسان کي درجا ملن ها. الله تعاليٰ فرمايو انسان کي اسان محنت جي لاء پيدا ڪيو آهي ته اٿي محنت ڪري ڪم ڪري. دنيا ۾ ڪيتريون تڪليفون آهن.

ڇو ته اهو خود نفس آهي وڏي ۾ وڏو. نفس جا حقوق ته اصل اهي آهن جو هن نفس کي جهنم جي باهه کان بچائجي. هن بدن کي جهنم جي باهه کان بچائجي، عذاب قبر کان بچائجي، دنيا ۾ حرام کان بچائجي. وڏي ۾ وڏو پروگرام آهي اهو. انسانيت کي جيڪا انسانيت بي عزت ٿي رهي آهي تنهن کي عزت تي آڻجي. اهي سڀ

اسلام جي دشمني ۾ ۽ بي فرماني ۾ ڪيئي مال ماڻهو خرچ ڪري ڇڏي ٿو پوء ان وقت ۾ اهو ماڻهو انهيء ڳالهه کي ڄڻ پنهنجي لاء فخر جو باعث سمجهندو چوندو اسان وڏيون ملڪيتون خرچيون آهن اسلام جي خلاف تحريڪن ۾ وڏو پئسو ڏنو آهي الم نجعل له عينين الله ٿو فرمائي اکيون توکي نه ڏنيون اٿم، انهن اکين سان تون حق کي ڏسين ها، ولسانًا و شفتين ۽ توکي چپ ڏناسين، زبان ڏنيسين، رب تعاليٰ جي عنايتن تي تون ڪيتري قدر ڏسو، هڪڙو پاڻ کي آسودو سمجهين ٿو، اهو توکي.